ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ເຮືອນພັກຄົນຊະລາທີ່ເມືອງແມລເບີນ ບ່ອນທີ່ມີຄົນເສຍຊີວິດ 45 ຄົນຈາກໂຄວິດ-19 ກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຈາກໜ່ວຍງານກວດກາຄວາມປອດໄພຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງລັດ ມັນ ແມ່ນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປັນຫາທີ່ການຝ່າຍດູແລຜູ້ສູງອາຍຸໄດ້ມີການດີ້ນຮົນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ເດບຣາ ກຣູອາກີ ລາຍງານ ມັນເປັນຂ່າວທົ່ວໄປວ່າ ເຮືອນພັກຄົນຊະລາ Saint Basil ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ໄດ້ຖື ກກ່າວຫາໂດຍ WorkSafe Australia WorkSafe ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ Saint Basil ມີຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວໃນການຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບວ່າຜູ້ເຮັດວຽກໃນທີ່ນັ້ນເປັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອ 2 ປີກ່ອນ ຄົນໃນເຮືອນພັກ ແລະ ພະນັກງານ 96 ຄົນໄດ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ ແລະ ຄົນໃນເຮືອນພັກ 45 ຄົນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດ ສາດສະດາຈານ Joseph Ibrahim ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍສຸຂະພາບ ແລະ ຄົນຊະລາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash ກ່າວວ່າ Saint Basil ກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ ມີຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງຈັບຕາເບິ່ງເປັນພິເສດ
ພວກເຂົາແນໃສ່ການຈັດຫາ ແລະ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນເປັນຫຼັກ ສະນັ້ນການເບິ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງແຄບຫຼາຍ ແລະ ເບິ່ງສະເພາະບາງຢ່າງ ຈະແຄບຫຼືບໍ່ ກໍລະນີຂອງ Saint Basil ໄດ້ກາຍເປັນຈຸ ດສົນໃຈຂອງໜ່ວຍການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີປັນຫາ ເມື່ອໂຄວິດ-19 ມາຮອດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນຕອນທຳອິດນັ້ນກໍປາກົດວ່າປະເທດກຳລັງກຳນົດມາດຕະການກ່ຽວກັບວິທີຮັບມືກັບການລະບາດ ຈຳນວນກໍລະນີ ແມ່ນຕ່ຳພໍສົມຄວນ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດກໍເຊັ່ນກັນ ແຕ່ພາບນັ້ນກໍໄດ້ຫາຍໄປຢ່າງໄວ ແລະ ກໍແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸຊາວອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຕ້ອງເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຄົນຊະ ລາ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ທ່ານສາດສະດາຈານ Paul Kelly ໄດ້ຍອມຮັບໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022 84% were in people over the age of 84 ເປີເຊັນແມ່ນຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 70 ປີ ແລະ 24 ເປີເຊັນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 90 ປີ ມັນເ ປັນເລື່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຍາກຫຼາຍ ທີ່ຄົນໄວໜຸ່ມຈະຕາຍຍ້ອນພະຍາດນີ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງເລື່ອງນີ້ ມັນໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍຄົນໃນເຮືອນພັກຄົນຊະລາ ສາ ດສະດາຈານອິບຣາຮິມກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ດູແລຄົນຊະລາ ເປັນທີ່ໄດ້ເຫັນຊັດເຈນວ່າບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະຈັດການກັບການລະບາດນັ້ນ
ການກະກຽມຂອງຝ່າຍດູແລຜູ້ສູງອາຍຸທັງໝົດໃນປີ 2020 ແມ່ນຕ່ຳກວ່າຄວາມເໝາະສົມ ຄົນງານບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີຂັ້ນຕອນຂອງການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອທີ່ເຄັ່ງຄັດ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ປ ະຕິບັດມາຫຼາຍປີກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ພວກເຮົາກໍຮູ້ເລື່ອງນັ້ນຈາກການລະບາດຂອງໄຂ້ຫວັດ ໂລກກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີປັນຫາໃນຝ່າຍນີ້ມາກ່ອນ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດໃນການດູ ແລຜູ້ສູງອາຍຸໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ພາໃຫ້ມີການສອບສວນຫຼາຍເທື່ອໃນສະພາສູງ ຕອນທີ່ລັດຖະມົນຕີທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເວລານັ້ນ ແມ່ນທ່ານ Richard Colbeck ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການອ້າງວ່າລັດຖະບານ Coalition ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງຢາວັກຊີນແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ອາໄສໃນເຮືອນພັກນັ້ນລົ້ມເຫຼວ

ເປັນທີ່ສູງທີ່ສຸດເປັນພິເສດ ຍັງມີການສອບຖາມ Coronial ຫຼື Coronial Inquiries ຢ່າງໜ້ອຍສອງເທື່ອ ຊຶ່ງ SBS News ກໍໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວໃນເດືອນພະຈິກ 2021 The inquest began with the names and faces of those who died shown to the court. ການສອບຖາມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຊື່ ແລະ ໃບໜ້າຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ໄດ້ສະແດງຕໍ່ສານເທື່ອລະຄົນ ຈຳນວນ 50 ຊື່ໄດ້ຖືກອ່ານເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ການສອບຖາມນັ້ນອາດຈະຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດລົ ງເທື່ອ
WorkSafe Australia ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຍັງມີການສືບສວນອີກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ St Basil's ອາດຈະບໍ່ແມ່ນສະ ຖານທີ່ດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ມີການຜິດພາດຢ່າງແຮງ ແລະ ອາດຈະປະເຊີນກັບການກ່າວຫາອີກໃນອະນາຄົດ ໂຄວິດຍັງຄົງເປັນປັນຫາໃນການດູ ແລຜູ້ສູງອາຍຸ ອີງຕາມທ່ານ ໂພ ແຊດເລີ ຈາກສະມາຄົມຜູ້ໃຫ້ການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງອອສເຕຣເລຍ We've had this year alone ໃນປີນີ້ປີດຽວ ພວກເຮົາມີ 1,964 ຊີວິດທີ່ເສຍຈາກໂຄວິດໃນການດູແລທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ສູ ງອາຍຸ ສະຖິຕິຫຼ້າສຸດແມ່ນໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ 96% ຂອງບ້ານພັກຜູ້ສູງອາຍຸໃນທົ່ວປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ປະສົບກັບການລະບາດຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງເທື່ອ ທ່ານກ່າວວ່າ ຍັງມີຜູ້ອາໄສໃນເຮືອນຄົນຊະລາຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງເຂົາເຈົ້າເທື່ອ As at the 3rd of July ຈົນຮອດວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 65.7 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ອາໄສໃນເຮືອນຄົນຊະລາ ກໍໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເຂັມທີ 4 ຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ແຕ່ວ່າຍັງໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາມີປະມານ 35 ເປີເຊັນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາເທື່ອ ສະນັ້ນ ເຮົາຍັງຢູ່ໄກຫຼາຍ ທ່ານ Paul Sadler ກ່າວວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸໄດ້ພະຍາຍາມຮັບມືກັບການຖືກຕັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງລັດຖະບານກ່ອນໄດ້ ກຳນົດໄວ້ ລັດຖະບານກາງໄດ້ຖອນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດກັບຄືນມາໃນກາງປີ 2021 ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານພັກແຮງງານຄືນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການບໍລິການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸເພື່ອ ປ້ອງກັນໂຄວິດ ແລະ ລາວເວົ້າວ່າ ໂຄວິດບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຂາດແຄນພະນັກງານທີ່ກຳລັງເປັນຢູ່ ຕອນນີ້ພວກເຮົາຂາດແຄນພະນັກງານປະຈຳປີ 35,000 ຄົນ ພະນັກງານທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງຫາມາ ເຊິ່ງໃນປັດ ຈຸບັນພວກເຮົາກໍບໍ່ມີພຽງພໍ ແລະ ພວກເຮົາມີລັດຖະບານກາງທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມລະດັບພະນັກງານໃນການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງມີພະນັກງານເພີ່ມລະຫວ່າງ 8,000 ຕາມກ ານຄາດຄະເນຂອງ CEDA ເຖິງ 20,000 ຄົນຕາມການຄາດຄະເນຂອງພວກເຮົາ ໂດຍບໍ່ຮວມການຂາດແຄນພະນັກງານປະຈຳປີອີກ 35,000 ຄົນ ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການດູແລຜູ້ສູ ງອາຍຸ ຄວນຈະຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີມາດຕະການໂຄວິດ ແລະ ຄຸນນະພາບພື້ນຖານຂອງການດູແລ ແລະ ຊີວິດສຳລັບຜູ້ອາໄສ ແຕ່ສາດສະດາຈານ ອິບຣາຮິ ມ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດເປັນທຸກຢ່າງສຳລັບທຸກຄົນ ທ່າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ The regulated shouldn't have a role ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍ່ຄວນຈະມີບົດບາດໃນເລື່ອງນີ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະຕ້ ອງເປັນຜູ້ຮັບມືທຳອິດໃນການລະບາດ ແລະ ສະນັ້ນນີ້ຄືຄຳຖາມອີກຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຄົນທຳອິດໃນການຮັບມືຂອງການລະບາດນີ້ ພວກເຂົາຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບມັນ ພວກເ ຂົາບໍ່ມີພະນັກງານທີ່ຈະຮັບມືກັບມັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າພວກເຂົາຈະມີອຸປະກອນທີ່ຈະຈັດການກັບມັນ ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະນັກງານ ການຕາຍ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆ ວ່າໄດ້ຖືກເກັບກຳແນວໃດ ເຊິ່ງນັ້ນຍັງເປັນປັນຫາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ The way that information is delivered ວິທີສົ່ງມອບຂໍ້ມູນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນໃຫ້ນ້ຳໜັກແກ່ລັດຖະບານ ຫຼື ພະແນກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງຄືວ່າສິ່ງຕ່າງໆນັ້ນຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແຕ່ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈເພາະ ວ່າທ່ານບໍ່ມີລາຍລະອຽດ ແລະ ສະນັ້ນເມື່ອທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັ້ງຄຳຖາມ ຫຼື ສໍ້ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍ ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍພຽງແຕ່ຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບຍາດພີ່ນ້ ອງຂອງຜູ້ທີ່ອາໄສໃນສະຖານທີ່ດູແລຜູ້ສູງອາຍຸນັ້ນ ປັນຫາໃຫຍ່ຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກນັ້ນ ໄດ້ຮັບການດູແລຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 Christine Golding ລູກສາວຂອງຜູ້ທີ່ອາໄສໃນສະຖານທີ່ດູແລຜູ້ສູງອາຍຸຄົນໜຶ່ງທີ່ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດທີ່ເຊນແບໂຊສ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ SBS News ໃນເວລາທີ່ມີການສອບຖາມຄັ້ງທຳອິດ ນາງເວົ້າວ່ານາງພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ເລື່ອງທີ່ເກີ ດຂຶ້ນນັ້ນໃຫ້ມັນຈົບລົງ I want a the true story told ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເລົ່າຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຊນແບໂຊສ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຄວາມທຸກ ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກລະເລີຍ ເພາະຢາກໃຫ້ຄວາ ມຈິງຖືກບອກ
ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ເດບຣາ ກຣູອາກ ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ